ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປີດເຜີຍວ່າ ການເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດພັດທະນາໂຄງການວຽງຈັນໂລຈິສຕິກພາກ ເພື່ອຮອງຮັບການຂົນສົ່ງສິນ ຄ້າໂດຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ທຳການເວນຄືນນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ປາກົດວ່າບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນໄດ້ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບໄດ້ພຽງ ແຕ່ 19 ລາຍ ຫຼື 12 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ຈາກຜູ້ທີ່ຖືກກະທົບທັງໝົດ 89 ລາຍ ທັງຍັງປາກົດດ້ວຍວ່າໄດ້ມີການປັບລົດຄ່າເວນຄືນລົງອີກ ທັງໆທີ່ວ່າຄ່າເວນຄືນທີ່ກຳນົດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ເປັນອັດຕາທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມ ເປັນຈິງຢູ່ແລ້ວ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຖືເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳຕໍ່ປະຊາຊົນລາວທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ເຄັ່ງຮ້ອນ ທີ່ສຸດຂອງເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແມ່ນບັນຫາກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍໂຄງການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການລົງທຶນຂອງໂລຈິສຕິກ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງດົງໂພສີຫັ້ນ ດິນຢູ່ໃນໂຄງການໂລຈິສຕິກ ມີ ທັງໝົດ 89 ຕອນ ໃນ 89 ຕອນຫັ້ນ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພຽງແຕ່ 19 ຕອນ ໃນ 51 ເຮັກຕາຈຸດ 1 ເລີຍ ສະນັ້ນ ຍັງຕ່ຳ ທຽບໃສ່ເປີເຊັນກໍໄດ້ແຕ່ 12 ເປີເຊັນ ໃນ 89 ຕອນຫັ້ນນະ ສະນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຄອງຄອຍຫັ້ນແຫຼະ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ ນດຽວກັນກັບໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວ ທີ່ໄດ້ເວນຄືນທີ່ດິນກັບສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນ 8,139 ຄອບຄົວ ໃນນີ້ກໍສາມາດຕົກລົງ ແລະ ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງລາວໄດ້ແລ້ ວ 7,306 ຄອບຄົວ ຄິດເປັນມູນຄ່າຊົດເຊີຍ 1,530.52 ຕື້ກີບ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ 833 ຄອບຄົວ ທີ່ຍັງບໍ່ຍອມຮັບເອົາເງິນຊົດເຊີຍໃນມູນຄ່າ 313.48 ຕື້ກີບ ເພາະເຫັນວ່າການຊົດເຊີຍມີອັດຕາທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ລວມທັງບໍ່ສາມາດຕິດຕາ ມ ຕົວຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ເລີຍຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງເປັນໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການລະດັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມແກ້ໄຂຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ງາມປະສົງ ເມືອງມະນີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ສຳລັບງົບປະມານໃນການຊົດເຊີຍທັງໝົດ ທີ່ວ່າໝົດເຮົາໂອນໃຫ້ທາງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ປະມານ 1,844 ຕື້ກີບເນາະ ຊຶ່ງໃນນີ້ມີຂອງລັດຖະບານເຮົາແມ່ນ 1,347 ຕື້ກີບ ແ ລະ ຂອງບໍບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນ 493 ຕື້ກີບ ກະຖືວ່າປະຕິບັດຄ່າຊົດເຊີຍປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ປະມານ 83 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ໂອນໄປແລ້ວ ຍັງເຫຼືອປະມານ 310 ຕື້ ຖືວ່າໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ສືບຕໍ່ຊົດເຊີ ຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເນາະ ການເບີກຈ່າຍ ແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີເອກະສານສອດຄ່ອງກັບຜູ້ທີ່ ຜົນກະທົບຕົວຈິງຕາມບັນຊີທີ່ຮັບຮອງຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທັງນີ້ ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ສົ່ ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 8,139 ຄອບຄົວ ໃນເຂດ 13 ເມືອງຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງພະບາງ ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທີ່ດິນທີ່ຖືກເວນຄືນແລ້ວ 3,832 ເຮັກຕາ ສິ່ງປຸກສ້າງ 3,346 ຫຼັງ ຕົ້ນໄມ້ກວ່າ 1 ລ້ານຕົ້ນ ຫາກແຕ່ວ່າກໍຍັງປາກົດມີການຊັກຊ້າໃນການຊົດເຊີຍເລື້ອຍມາ ໂດຍການຊົດເຊີຍຢູ່ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງພະບາງ ມີອັດຕາສະເລ່ຍລະຫວ່າງ 11,000 ຫາ 80,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ສ່ວນທີ່ນະຄອນຫຼວ ງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນນັ້ນ ມີອັດຕາຊົດເຊີຍລະຫວ່າງ 15,000 ຫາ 137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ຊຶ່ງກຸ່ມແລກ ປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນ ລາຍງານວ່າ ທີ່ດິນຢູ່ໃນເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ ມີລາຄາສະເລ່ຍ 1,300,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ແຕ່ກໍມີກ ານຊົດເຊີຍທີ່ອັດຕາ 137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ຄິດເປັນ 10 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ຂອງລາຄາຊື້ຂາຍຕົວຈິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບໍ່ຍອມຮັບການຊົດເຊີຍທີ່ມີອັດຕາທີ່ຕ່ຳເກີນໄປດັ່ງກ່າວ ສ່ວນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນທາງລົດໄຟ ລາວຈີນຈຳກັດ ກໍຍັງໄດ້ຮັບສິດໃນການເວນຄືນທີ່ດິນ ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1,000 ເຮັກຕາ ສະຖານີທີ່ເມືອງໄຊ 1,000 ເຮັກຕາ ສະຖານີວັງວຽງ 500 ເຮັກຕາ ແລະ ສະຖານີຫຼວງພະບາງ 500 ເຮັກຕາ ທີ່ ແນໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບໂລຈິສຕິກ ລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ແລະ ອາຊຽນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບວົງຈອນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA